يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى تەيۋەن ئارمىيەسى خىتاي ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان يېقىنقى ھەربىي مانېۋىرغا قارشى مانېۋىر ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ توسقۇنلۇق ۋە قامالنى بۇزۇش ئىقتىدارىنى نامايان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. رويتېرسنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ ھال تەيۋەن ئارمىيەسى قاتنىشىش ئالدىدىكى مانېۋىرنىڭ مەركىزىي تېمىسى بولغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ئارمىيەسى ئالدىنقى ھەپتە تەيۋەن ئارىلى ئەتراپىدا دەللىك ۋە قامال قىلىشنى مەركىزىي تېما قىلغان ئۈچ كۈنلۈك ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزگەن ھەمدە شۇ ئارقىلىق تەيۋەن پىرېزىدېنتى سەي يىڭۋېننىڭ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى كېۋىن ماككارتى بىلەن لوس ئانژېلېس شەھىرىدە ئۇچراشقانلىقىغا بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلىگەن. ئون بەشىنچى مايدا باشلىنىدىغان بۇ مانېۋىردا تەيۋەن ئارمىيەسى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ئارمىيەسى ھاسىل قىلىدىغان توسقۇنلۇقنى بۆسۈپ ئۆتۈش ئىقتىدارىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلماقچى بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تەيۋەن مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېلدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا گېنېرال لىن ۋېن خۇڭ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئەلۋەتتە بىزنىڭ مانېۋىرىمىز تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلماقچى بولغان كوممۇنىستلار پەيدا قىلىۋاتقان تەھدىتلەرگە قارشى تۇرۇشنى كۆزلەيدۇ، دېگەن. تەيۋەن دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى سەي مىڭيىن ئۆزلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق مانېۋىرغا تەييارلىنىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم قەدەم سۈپىتىدە تەيۋەننىڭ بەش كۆز ئىستىخبارات سىستېمىسى بىلەن ئالاقە ئورنىتىپ بولغانلىقىنى، شۇڭا تەيۋەن تەرەپنىڭ بارلىق كومپيۇتېر سىستېمىسى ھەر قاچان بەش كۆز سىستېمىسىغا ئۇلاغلىق ھالدا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بەش كۆز ئىستىخبارات سىستېمىسى ئامېرىكا كانادا ئەنگلىيە ئاۋسترالىيە ۋە يېڭى زېلاندىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئىستىخبارات تورى بولۇپ ھەربىي ئىشلار ساھەسى بۇنىڭدىكى مۇھىم مەزمۇنلاردىن ھېسابلىنىدۇ

شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل سانىدا مەزكۇر مۇناسىۋەت بىلەن ئېلان قىلىنغان باش ماقالىدە بۇ ئەھۋال ئالاھىدە تەشۋىق قىلىنغان ھەمدە سۇ مەسىلىسىگە قارىتا يۈكسەك سىياسىي مەۋقە قەتئىي سىياسىي تونۇش ۋە ئىستراتېگىيەلىك چۈشەنچىدە بولۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى تىلغا ئېلىنغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندۇرۇشتىكى مۇھىم باسقۇچ ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان. مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى يېزا ئىگىلىكى ئەسىرلەر بويى ئېگىز تاغلاردىكى قارلارنىڭ ئېرىشىدىن ھاسىل بولغان سۇ مەنبەسىگە تايانغان ھالدا داۋام قىلىپ كەلگەن بولۇپ تارىم دەرياسى بۇنىڭدىكى ئەڭ غوللۇق سۇ مەنبەسى بولۇپ كەلگەن ئىدى بىڭتۈەن سىستېمىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەڭ ياخشى سۇ مەنبەسىنى كونترول قىلىۋېلىشى نەچچە ئون يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن ئەڭ زور ئامىل بولغانلىقى مەلۇم بۇ قېتىمقى يىغىندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى سۇ بايلىقىنى بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بىرلىكتە باشقۇرۇشى ھەققىدە قارار ئېلىنىشى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ سۇ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى كىملەرنىڭ بەلگىلىشى ھەققىدە يېڭى كۆرسەتمە بولۇپ قالغان تېخىمۇ مۇھىمى ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندۇرۇش تەكىتلىنىۋاتقاندا سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش ھوقۇقىنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلغان ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش كومىتېتىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى مىليونلىغان ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئۈچۈن يېڭى خىرىس بولۇپ قېلىۋاتقانلىقى مەلۇم سى ئېن ئېننىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە شۇ كۈنى ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى زېلېنسكىي شى جىنپىڭ بىلەن تېلېفوندا سۆھبەتلەشكەن خەۋەردە بۇ ھال ئىخچام قىلىپ شى جىنپىڭنىڭ روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا تىنچلىقنى ئەمەلگە ئاشۇرغۇچى يوشۇرۇن كۈچ سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىشى دېيىلگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىمقى سۆھبەت ئىككەيلەننىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى پارتلىغاندىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق سۆزلىشىشى ھېسابلىنىدۇ سۆھبەت جەريانىدا شى جىنپىڭ ئۆزلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى كىرىزىسنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۇكرائىنا ۋە باشقا مەملىكەتلەرگە پەۋقۇلئاددە ۋەكىل ئەۋەتىدىغانلىقى ھەققىدە سۆز قىلغان شۇنىڭدەك نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە بىز جەزمەن پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ بۇ كىرىزىسنى سىياسىي ئۇسۇلدا ھەل قىلىشقا شەرت شارائىت يارىتىشىمىز لازىم دېگەن. بۇ قېتىمقى تېلېفون سۆھبىتى ھەققىدە سۆز بولغاندا زېلېنسكىي بۇنىڭ تولىمۇ مەنپەئەتلىك بىر سۆھبەت بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزىنىڭ زېمىن مەسىلىسىدە مۇرەسسە قىلىش ئارقىلىق تىنچلىقنى قولغا كەلتۈرۈشكە قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىگەن. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇكرائىنادىكى سىياسىي ئانالىزچىلاردىن مايكولا دېيۋىديۇك بۇ ھەقتە توختىلىپ، خىتاينىڭ رۇسىيەنى ھىمايە قىلىش بىلەن بىرگە ئۇكرائىنا مەسىلىسىگە قول تىقىشىنى قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ، دېگەن. شۇنداقلا خىتاينىڭ ھازىرغىچە روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشىنى ئەيىبلەپ باقمىغانلىقىنى، يەنە كېلىپ بۇ قېتىمقى تاجاۋۇزنىڭ باش قوماندانى بولغان روسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننى شى جىنپىڭنىڭ قەدىردان دوستۇم دەپ تۇرۇپ بۇ قېتىمقى ئۇرۇش ۋەزىيىتىنى سۆھبەت شەكلىدە ھەل قىلىش ھەققىدە سۆز قىلىشىنى ئۇكرائىنا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى قىزىل سىزىق دەپ ئاتىغان.
خىتاينىڭ تەسىرى بىر قەدەر كۈچلۈك دەپ قارىلىۋاتقان قازاقىستاندا يېقىندا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بىر زور يېڭىلىق قازاقىستان بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ۋىزا چەكلىمىسىنى ئۈزۈل كېسىل بىكار قىلىش مۇزاكىرىسى بولماقتا ئاستانا خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە قازاقىستان ۋە خىتاي ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە ئون سەككىزىنچى مايدىن باشلاپ ئىككى تەرەپ پۇقرالىرى ئۈچۈن ۋىزا ئىشلەتمەسلىك مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىشقا كېلىشكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇ مۇزاكىرە ئوڭۇشلۇق ئاياغلاشسا ئىككى تەرەپ پۇقرالىرى قارشى تەرەپكە ۋىزا ئالماستىن بېرىپ كېلەلەيدىكەن جۈملىدىن ساياھەتچىلىك داۋالىنىش ياكى خەلقئارا سەپەر ئېھتىياجى ئۈچۈن قانۇنلۇق پاسپورت بولسىلا ۋىزا ئالماستىن قارشى تەرەپ تەۋەسىدە ئوتتۇز كۈن تۇرۇشقا بولىدىكەن ئالتە ئاي ئىچىدە بۇ خىل ۋىزىسىز تۇرۇش ۋاقتى توقسان كۈندىن ئېشىپ كەتمىسە بولىۋېرىدىكەن خەۋەردە بۇ ھەقتە توختىلىپ، قازاقىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مۇرات نۇرتلېۋ ماي ئېيىدا خىتايغا زىيارەتكە بارغاندا بۇ كېلىشىمگە ئىمزا قويۇلۇشى مۇمكىن، دېگەن. نۆۋەتتە قازاقىستان تېررىتورىيىسى خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭىيىشىدىكى مۇھىم ئۆتكۈنچى بەلباغ بولۇۋاتقان بولۇپ، مەزكۇر يېڭى بەلگىلىمىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى خىتاي تەسىرىنىڭ قازاقىستاندا شىددەت بىلەن ئېشىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ، دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي خەۋەرلەر تورىدىن مەلۇم بولۇشىچە بۇنىڭغا ماس ھالدا خىتاينىڭ بوشلۇقتىكى يىپەك يولىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش نامىدا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بولغان ھاۋا قاتنىشىنى توختاۋسىز ھالدا يۈكسەلدۈرۈشى جۇملىدىن ئۈرۈمچى شەھىرى بىلەن تۈركمەنىستان پايتەختى ئاشخاباد ئوتتۇرىسىدىكى توختاپ قالغىنىغا ئۈچ يىل بولغان ھاۋا قاتنىشىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ ئەسلىگە كېلىشى بۇ ھالنىڭ يېڭىدىن كۈن تەرتىپكە كېلىۋاتقانلىقىدىن بېشارەت دەپ قارىلىشقا باشلىغان مەلۇم بولۇشىچە قازاقىستان بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مۇزاكىرىلەر ئارقىلىق ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئىيۇلدا خىتاي پۇقرالىرى قازاقىستاندا ۋىزا ئالماستىن ئون تۆت كۈن تۇرسا بولىدىغانلىقى توغرىسىدا قارار ئېلىنغان ئەمما قازاقىستان پۇقرالىرى خىتايغا بېرىش ئۈچۈن يەنىلا ۋىزا ئېلىشى لازىم بولغان

ئۆتكەن ھەپتە تايلاندنىڭ بانكوك شەھىرىدىكى مۇساپىرلارنى تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن يەنە بىر كىشىنىڭ ۋاپات بولۇشى بۇ ئورۇندىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئەھۋالىغا بولغان ئەندىشىنى يەنىمۇ كۈچەيتتى مەلۇم بولۇشىچە يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى ۋاپات بولغان بۇ ئۇيغۇر مۇساپىرى يېقىنقى توققۇز يىلدىن بېرى تايلاند دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بېرى تايلاند مۇساپىرلارنى تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كېرىيەلىك ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىدىن قىرىق بىر ياشلىق مەتتوختى مەتقۇرباننىڭ ئۆتكەن ھەپتە ۋاپات بولۇشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا تايلاندتىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا بولغان ئەندىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن نۆۋەتتە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تايلاند ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ تۈرمە شارائىتىنى ياخشىلاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇلارنى تېزدىن مۇۋاپىق بىر دۆلەتكە ئورۇنلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلماقتا بەزى تاراتقۇلاردا مەتتوختى مەتتۇرسۇن دېگەن ئىسىم بىلەنمۇ ئاتالغان مەتتوختى مەتقۇربان يېقىنقى ئىككى ئاي ئىچىدە تايلاند تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە كېسەل سەۋەبىدىن ۋاپات بولغان ئىككىنچى كىشىدۇر بۇنىڭدىن ئىككى ئاي ئاۋۋاللا ئۇنىڭ بىلەن تايلاند پايتەختى باڭكوكتىكى بىر ئوخشاش تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدە يېتىۋاتقان ئابدۇلئەزىز ئابدۇللا ئىسىملىك قىرىق توققۇز ئەللىك ياشلاردىكى بىر ئۇيغۇر مۇساپىرىمۇ كېسەل سەۋەبىدىن ۋاپات بولغانىدى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلدىن كېيىنكى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئارقىلىق چەت ئەلگە قېچىش دولقۇنىدا تايلاندقا قېچىپ چىققان مەتتوختىنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىل ئۈچىنچى ئايدىن بېرى تايلاند مۇساپىرلىرىنى تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىگە قامىلىپ يېقىنقى توققۇز يىللىق ھاياتىنى

شۇ مۇشۇ ئاخىرقى قېتىم رامىزانغا بىر ھېيتقا بىر نەچچە كۈن قالغاندا ئەھۋالىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى كېسەل ئىكەنلىكىنى دېگەن بولدى يەنە بىر نەچچە كۈندىن كېيىن ئالاقىلەشسەم باشقا كامېرغا يۆتكەپ ئاندىن دوختۇرخانىغا ئاچىقىپ كەتكەنلىكىنى دېدى شۇ تۈنۈگۈن ئاندىن ئۇنىڭكى مۇسىبەت خەۋىرى يەتتى شۇ ئاغرىپ قۇسۇپ ياندۇرۇپ ئولاپ قىلغاندىن كېيىن تاماق يەلمەي بۇنى ساقچىلارغا ئاغزاكى يا خەت يېزىش ئارقىلىق نەچچە قېتىم ئەسكەرتىپ نەچچە قېتىم دەپ قىلىغلىق ئۇنى ساقچىلار كۆڭۈل قويمايلا شۇ ئۇيقۇ دورىسى دېگەندەك شۇ يا باش ئاغرىق دورىسى شۇنداراق نورمال دورىلارنى بېرىپ قويۇپ باشقا بىر داۋالاش قىلماقلىق داۋالاش تەرتىپى.
لېكىن تايلاند ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر مەتتوختىنىڭ ۋاپات بولۇش سەۋەبىگە چۈشەنچە بېرىپ باقمىدى. دائىرىلەر ئىلگىرى ئابدۇلئەزىز ئابدۇللا ۋاپات بولغاندىمۇ ئۇنىڭغا چۈشەنچە بېرىپ باقمىغان ئىدى. ئاشقازاندىن باشقا يەرلىرى ساغلام بولۇۋاتاتتى. رامزاننىمۇ ئون بەش كۈن تۇتۇپ، يەنە شۇ ھۆ بولغاندىن كېيىن ھۆ بولۇپ، ياندۇرۇپ قىلغاندىن كېيىن تۇتالماي، ئون بەش كۈندىن كېيىن تۇتماي. شۇ تاماقنىمۇ ناھايىتى بەك ئاز يەپ قىلىغلىق. ھېيتقا بىر نەچچە كۈن قالغاندا تاماقمۇ يېيەلمەي، ئەنە شۇ جۈمە كۈنىسى، ھېيتنىڭ كۈنىسى ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ قېلىپ، باشقا كامېرغا يۆتكەپ ئېچىقىپ، ئۇ يەردە بىر نەچچە سائەت قويغاندىن كېيىن جىددىي قۇتقۇزۇشنىڭ ماشىنىسى كەلگىنىنى بالىلار كۆرۈپتۇ شۇ جىددىي قۇتقۇزۇشنىڭ ماشىنىسىدا ئاندىن سىرتنىڭ دوختۇرخانىسىغا ئېچىقىپ كېتىپتىكەن شۇ ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ئەمدى ئۈچىنچى كۈنىسىدە ئۇنىڭكى مۇسىبەت خەۋىرى يېتىگلىك بىز يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل تايلاندنىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسىغا ئېلخەت يېزىپ ئۇلاردىن مەتتوختىنىڭ ۋاپاتىغا چۈشەنچە بېرىشىنى تەلەپ قىلغان بولساقمۇ لېكىن ھازىرغا قەدەر جاۋاب كەلمىدى تايلاندتىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئىشىغا يېقىندىن ئارىلىشىپ كېلىۋاتقان تايلاند كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن خەلقلەرنى كۈچلەندۈرۈش تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى چالىدا تاجارۇنسوكنىڭ ئېيتىشىچە باڭكوكتىكى مۇساپىرلار لاگېرىدا يېتىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇش شارائىتى ۋە سالامەتلىك ئەھۋالى ھەقىقەتەن ئەندىشە قىلارلىقكەن ئۇ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى ئۇ دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلىپ قايتىپ كەلگەندە ۋاپات بولدى ئۇنىڭ قانداق كېسەل ئىكەنلىكىنى بىلمىدىم لېكىن دائىرىلەر ئۇنىڭ كېسىلىدىن خەۋەردار ھازىر ئۇيغۇرلار ئوخشىمىغان كامېرىلارغا بۆلۈۋېتىلگەچكە بىر بىرىنىڭ ئەھۋالىدىن بەك خەۋىرى يوق مەن ئالاقە قىلىدىغان بىر ئۇيغۇر بار ئىدى لېكىن ئۇ ئايرىم كامېرىدا بولغاچقا ئۇمۇ نېمە بولغانلىقىنى بىلمەپتۇ چالىدا تاجارۇنسوكنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىدىن نۇرغۇن كىشى كېسەل بولۇپ كەتكەن بۇ جايدىكى بىر مۇسۇلمان تەشكىلاتى دوختۇر ئەۋەتىپ بىمارلارنى داۋالىتىشنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ لېكىن دائىرىلەر رۇخسەت بەرمىگەن چالىدا تاجارۇنسوك مېنىڭچە نۇرغۇن ئۇيغۇرلار كېسەل بولۇپ كەتتى بىراق بىز قانچىسىنىڭ كېسەل بولغانلىقىنى ۋە قانداق كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقىنىمۇ بىلمەيمىز چېيكوف ئىسلام تەشكىلاتى دوختۇر ئەۋەتىپ داۋالىتىشنى ۋە سالامەتلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن رۇخسەت قىلمىغان دېدى. نۆۋەتتە تايلاندنىڭ بانكوك شەھەر مەركىزىدىكى سانفىلو تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزى قاتارلىق جايلاردا قىرىق بەشتىن ئەللىككە قەدەر ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا. مەتتوختى تايلاند تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى ھاياتىدىن ئايرىلغان ئۇيغۇرلاردىن بەشىنچى كىشىدۇر. بۇلارنىڭ ئىككىسى كىچىك بالا بولۇپ ئۇلاردىن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئۆپكە ياللۇغىدا ۋاپات بولغان بىرى تېخى ئۈچ ياشلىق بىر نارەسىدە ئىدى مەتتوختىنىڭ ۋاپاتى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىدىمۇ تايلاندتىكى ئۇيغۇرلارغا بولغان ئەندىشىنى كۈچەيتكەن كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئالىي تەتقىقاتچىسى ماياۋاڭنىڭ ئېيتىشىچە تايلاندنىڭ ئۇيغۇرلارنى بۇ خىل ناچار شارائىتتا تۇتۇپ تۇرۇپ ئۇلارنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا شېرىك بولغانلىق ھېسابلىنىدىكەن. ماياۋاڭ مۇنداق دېدى، بۇ خىل ناچار شارائىتتا ئۆلۈش ھەقىقەتەن كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئېزىدۇ. بۇ بىز ۋە ب د ت نىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ شىنجاڭدىكى قورقۇنچلۇق ۋەزىيىتىنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتىشىدىن كېيىنكى يەنە بىر ئېغىر ۋەقە. شۇنى ئېيتالايمىزكى، تايلاند ھەقىقەتەن ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئېغىر جازالاشتا ئۇنىڭغا شېرىك بولماقتا. مايا ۋاڭ يەنە تايلاند دائىرىلىرىنىڭ خەلقئارا قانۇنلارغا ئەمەل قىلىپ تايلاند تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدىكى بارلىق ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قويۇپ بېرىشى ئۇلارنىڭ سىياسىي پانالىق تەلەپ قىلىشىغا پۇرسەت بېرىشنى تەلەپ قىلدى مايا ۋاڭ تايلاند ئۇلارغا تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىدىن قويۇپ بېرىلىپ سىياسىي پانالىق تەلەپ قىلىش پۇرسىتى بېرىش كېرەك لېكىن ھازىر ئۇلار شارائىتى قورقۇنۇچلۇق بۇ تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدە قاپسىلىپ قالماقتا بۇ ئورۇنلارنىڭ شارائىتى قورقۇنۇچلۇق ھەم غەيرىئىنسانىي شۇڭا ئۇلارنىڭ سىياسىي پانالىق تەلەپ قىلىپ ئۇلارغا بىر چىقىش يولى بېرىلىشى كېرەك ئۇلارنى بۇ ئورۇنلاردا زايە بولۇپ كېتىشىدىن قۇتقۇزۇش كېرەك لېكىن تايلاند خەلقلەرنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى چالىدا تاجارۇنسۇك ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ مەسىلىسى تايلاندتا ئىنتايىن نازۇك مەسىلە ئىكەنلىكىنى بۇ ئىشقا تايلاند دۆلەت خەۋپسىزلىك كومىتېتىنىڭ مەسئۇل ئىكەنلىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى داۋالاشنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن دائىرىلەرنىڭ بۇنىڭغا جاۋاب بەرمىگەنلىكىنى بىلدۈردى. چالىدا تاجارۇنسوك، ئۇلارنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى ئالىي مەخپىيەتلىك، يۇقىرى دەرىجىدىكى نازۇك مەسىلە ئىكەن. ئادەتتە تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىنى زىيارەت قىلىشنى شۇلار تەستىقلايدۇ. تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزىدىكى خادىملار بۇنىڭغا قارار بېرەلمەيدۇ.

بىز تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىنىڭ ناچار شارائىتىدىن داۋاملىق ئەندىشە قىلىمىز ئۇنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۆلۈم يىتىملەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ئەنسىرەيمىز دەپ كۆرسەتكەن مەلۇم بولۇشىچە مەتتوختىنىڭ ئۈچ پەرزەنتى بار بولۇپ ئۇنىڭ ئايالى بىلەن ئۈچ پەرزەنتى تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى تايلاند تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىدىكى بىر يۈز يەتمىشتىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئايال ۋە بالىنى تۈركىيەگە ئېلىپ كەلگەندە تۈركىيەگە كەلگەنكەن بىراق ئۇلارنىڭ ھازىر قەيەردە ئىكەنلىكى مەلۇم ئەمەس بىز ئىز دېرىكىنى قىلغان بولساقمۇ لېكىن تېپىلمىدى

خىتاينىڭ ئالدىنقى ئۈچ لىنىيىدىكى گاز تۇرۇبا يوللىرىمۇ ئۇيغۇر رايونى ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا تۇتاشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم ئېنېرگىيە بازىسى ۋە ئېنېرگىيە توشۇش قانىلىغا ئايلىنىپ قالغان. ئۇيغۇر رايونىدىكى بايلىقنىڭ تۈرى ۋە مىقدارىنىڭ زىيادە كۆپ بولۇشى خىتاينىڭ بۇ زېمىندىكى مۇستەملىكىچىلىك ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يولىنى ئاچقان بولۇپ، يەر ئاستى بايلىقى ئۇيغۇر خەلقىگە ئامەت ئەمەس، ئاپەت بولۇپ قالغان.

ئوتتۇرا ئاسىيادىن خىتايغا تەبىئىي گاز توشۇيدىغان بۇ تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا باشلانغان بولۇپ بىر مىڭ ئۈچ يۈز كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى گاز تۇرۇبا يولى تاماملانغان بۇ تۇرۇبا يولى غەربتە قىرغىزىستان بىلەن چېگرالىنىدىغان ئۇلۇغچات ناھىيەسىدىكى ئەركەشتامدىن باشلىنىپ بۈگۈر ناھىيەسى ئارقىلىق تۇرپان ۋە قۇمۇلدىن ئۆتۈپ نىڭشيانىڭ جۇڭۋېي شەھىرىگە تۇتىشىدىكەن ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى ئۈچ مىڭ ئۈچ يۈز قىرىق كىلومېتىر بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى قۇرۇلۇش پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدىكەن غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىل يەتتىنچى ئايدىن باشلىغان چوڭ قۇرۇلۇش تۈرى بولۇپ غەربنى كەڭ كۆلەمدە ئېچىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ۋەكىللىك قۇرۇلۇشى ھېسابلىنىدىكەن سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى خىتاينىڭ ئېنېرگىيە بايلىقىنى توشۇش قانىلىنى دېڭىز يولىدىن قۇرۇقلۇققا كېڭەيتىش ئۈچۈن بولۇپ بۇ قانال ئۇيغۇر رايونىدىن ھالقىپ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىياغىچە كېڭەيگەن. خىتاينىڭكى مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرى يەنى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ ئىستراتېگىيە پىلانى بويىچە غەربنىڭكى نېفىت گاز بايلىقلىرىنى ھەممىنى شەرققە يەتكۈزۈش يەنى شىچي دۇڭشۇ شىديەن دۇڭسۇڭ دېگەندەك بىر شوئارلارنى كۆتۈرۈپ چىققان بۇنىڭ ئىچىدە ئاساسەن شۇ تەبىئىي گاز بولسۇن ياكى نېفىت بولسۇن شەرققە يەتكۈزۈش، ئۇنىڭدىن كېيىن غەربنىڭ توكىنى يەنى شەرقىي تۈركىستاندىن كولىغان كۆمۈر كان بايلىقلىرىنى شەرقىي تۈركىستاندا زاۋۇت قۇرۇپ ئېلېكترغا چىقارغاندىن كېيىن خىتايغا يۆتكەش. ئەلبەتتە بۇنىڭكى بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىلا كۆزدە تۇتقان ئەمەس. خىتاي توقسان بىرىنچى يىلدىكى سوۋېت غۇلىغاندىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇستەقىل بولغان بەش جۇمھۇرىيەت، ھەممىسى بىزگە ئوخشاش تەبىئىي بايلىقى مول رايونلار. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارنىمۇ كۆزلىگەن. بۇ ئەسىرنىڭ بېشىدا بۇلار رۇسنىڭكى ئاجىزلاپ مېڭىۋاتقانلىقىنى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ تەسىرىگە ئۇچراۋاتقانلىقى، بۇلارنىڭ كۈچىنىڭكى زورىيىپ، ئۇلارغا كونتروللۇقىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرگەندىن كېيىن، خىتاي ئۆزىنىڭكى ئېنېرگىيە مەنبەسىنى غەربكە يۆتكىگەن. چۈنكى ئامېرىكا بىلەن ھازىر ئوچۇق دۈشمەن بولۇشى ئاخىر بىر توقۇنۇش بولۇشىنىڭكى كەلگۈسىنى خىتايمۇ كۆردى، ئامېرىكىمۇ كۆردى، دۇنيامۇ تونۇپ يەتتى. بۇنداق ئەھۋالدا خىتاي بىلىدۇ، شەرق دېڭىز تەرەپتە ئامېرىكىنىڭكى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەيدىغىنى، ئۇرۇش بولۇپ قالسا خىتاينىڭ نېفىت بۇلارنى دېڭىز ئارقىلىق ئەكېلىشى مۇمكىنچىلىكى ئۈزۈلىدۇ، ئامېرىكا ئۇنى ئۈزۈپلىۋېتەلەيدۇ. ئەمما ئوتتۇرا ئاسىيا، پاكىستان بۇ تەرەپلەردىن شۇ زامات ئۈزۈۋېتەلىشى ناتايىن. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ ياقنى ئاساس نىشان قىلغان.
خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش بىرىنچى تۇرۇبا يولى تۆت مىڭ ئىككى يۈز كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتا بولۇپ، تارىمدىن چىقىدىغان تەبىئىي گازنى بۈگۈر ئارقىلىق شاڭخەيگە توشۇيدىكەن. ئىككىنچى تۇرۇبا يولى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ تەبىئىي گازىنى خىتايغا كىرگۈزۈش قۇرۇلۇشى بولۇپ جەنۇبتا قورغاستىن باشلىنىپ جەنۇبتا گۇاڭجۇ خوڭ كوڭ ۋە شاڭخەيگە تۇتاشتۇرۇلغان ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى توققۇز مىڭ بىر يۈز ئىككى كىلومېتىرغا يەتكەن بولۇپ دۇنيا بويىچە ئەڭ ئۇزۇن قاپلاش نىسبىتى ئەڭ كۆپ پايدىلانغان ئادەم ئەڭ كۆپ تەبىئىي گاز يولى ھېسابلىنىدىكەن ئۈچىنچى تۇرۇبا يولى يەنە قورغاستىن باشلىنىپ شەرقتە فۇجيەن شەھىرىگە تۇتاشتۇرۇلغان تەبىئىي گاز يولى بولۇپ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى يەتتە مىڭ ئۈچ يۈز يەتمىش سەككىز كىلومېتىر كېلىدىكەن يۇقىرىقى ئۈچ لىنىيىنىڭ تەبىئىي گاز مەنبەسى تارىم ئويمانلىقىدىن باشقا يەنە تۈركمەنىستان ئۆزبېكىستان قازاقىستان قاتارلىق دۆلەتلەر بولۇپ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدا بۇ دۆلەتلەرنىڭ نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقلىرىمۇ مۇھىم نىشان قىلىنغان قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق گېئو ئىقتىساد مۇتەخەسسىسى پروفېسسور شەرىپجان نادىروف ئەپەندى ئوتتۇرا ئاسىياغا جۈملىدىن قازاقىستانغا كېلىۋاتقان گېئو ئىقتىسادىي بېسىمنىڭ ئاساسەن يەر ئاستى بايلىقلىرىدىن كېلىدىغانلىقىنى شۇڭا چوڭ كۈچلەر ئارىسىدا قالغان قازاقىستاندەك دۆلەتلەرنىڭ ئۆز بايلىقىدىن ياخشى پايدىلىنىپ ھەممىسى بىلەن تەڭپۇڭ مۇناسىۋەت ئورنىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى گېئوساياساتلىق مەملىكەتلەرنىڭكى ھەممىسى ئامېرىكا بولسۇن يېۋروپا ئىتتىپاق بولسۇن خىتاي بولسۇن راسسىيە بولسۇن ھەممىسى دۇنيا يۈزىدىكى دۆلەتلەرگە بېسىم قىلىدۇ ئۇنى ئۇنىڭسىز مۇمكىن ئەمەس. گېئوساياسەتلىك ئورتالىقلارنىڭكى بېسىمى بولىدۇ، ئۇنىڭ سەۋەبىنى بىلىسىز، ئۇ بايلىق، يەر ئاستىدىكى بايلىق. بايلىق ئۈچۈن ھەممە ئىشلار شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. دۇنيا يۈزىدىكى ئەڭ چوڭ بايلىق بىزنىڭكى زېمىنىمىزدىكى. نېفىتنى ئېلىڭ، گازنى ئېلىڭ، رەڭلىك مېتاللورگىيەنى ئېلىڭ، قارا مېتاللورگىيەنى ئېلىڭ، خىمىيە ئوغۇت ئۆنۈملىرىنى ئېلىڭ، ھەممىسى مۇشۇ ئورتا ئازىيە مۇسۇلمان دۆلەتلىرى نېفىت، ئۇنىڭ ئارىسىدا قازاقىستانمۇ بار، گاز، ئۆزبېكىستان بار، باشقىلارمۇ بار، مۇشۇ بايلىق بىز ئۈچۈن بىر تەرەپتىن ياخشى، بىر تەرەپتىن بايلىق

ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان ھازىرغىچە ئىچكىرى خىتاي شەھەرلىرىنى ئۈچ يۈز يىگىرمە مىليارد يۈز مىليون كۇب مېتىر تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلىگەن توشۇلغان تەبىئىي گازلاردىن خىتاينىڭ تۆت يۈز شەھىرى ئۈچ مىڭدىن كۆپ كارخانا بەش يۈز مىليوندىن كۆپ خىتاي پۇقرالىرى پايدىلىنىدىكەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ما جۈ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ئەگەر خىتاي كەلگۈسىدە تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىپ ئامېرىكا بىلەن سوقۇشۇپ قالسا ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ خام ئەشيا ۋە ئېنېرگىيە بازىسى بولۇپ قالىدىكەن ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى نېفىت ۋە تەبىئىي گازنى تالان-تاراج قىلىشى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى، يەنى خىتاي مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈندۇر. ئەسلىدە ئۇلارنىڭ ئۆزىگە ھەم ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە ئىشەنچى يوق.

تارىم ئويمانلىقى خىتاينىڭ ئەڭ ئاساسلىق تەبىئىي گاز مەنبەسى بولۇپ خىتاي خەۋەرلىرى تورى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا بەرگەن خەۋەردە تارىم نېفىتلىكىدىن قېزىلغان نېفىت ۋە تەبىئىي گاز مىقدارىنىڭ يىلسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىلا تارىم ۋادىسىدىن ئوتتۇز مىليارد كۇب مېتىردىن كۆپ تەبىئىي گاز ئېلىنغانلىقى مەلۇم بولغانىدى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر زېمىنىدىن بايلىق قېزىۋاتقان ۋە توشۇۋاتقان خىتاي شىركەتلىرى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە كۆپلىگەن خىتاي ئىشلەمچىلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا يۆتكەش ۋە يەرلەشتۈرۈش رولىنى ئوينايدىكەن تەبىئىي بايلىق ھەممىسى خىتاينىڭ قانۇنى بويىچە دۆلەت ئىگىلىكىدە ئاپتونوم رايون ياكى يەرلىكنىڭ ئىگىلىكىدە بولمايدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارنى قېزىدىغان ھەممىسى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمەتكە قارايدىغان ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىدىكى چوڭ شىركەتلەر بۇلار ئۆزىنىڭ خىتايلىرىنى يۆتكەپ ئاپىرىپ شۇ يەردىكى بايلىقلارنى قېزىش شەرققە يەنى خىتايغا يۆتكەش بىلەن بىللە ئۇ يەردىكى نوپۇسنىمۇ خىتاينىڭ نوپۇسىنىمۇ ئاشۇرۇش بۇنى تەڭ ئېپ بارغان ھازىر بۇ بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ چېگرىسىدىن ھالقىپ، قىرغىزىستان، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، تۈركمەن، تاجىكىستان مۇشۇ يەرلەردىن تارتىپ ھەممىسىنى ئەكىۋاتىدۇ. بۇلا ئەمەس، يەنە قەشقەر ئارقىلىق، پاكىستان، گوادار ئارقىلىق ئەرەب ئەللىرىدىن، ئىراندىن سېتىۋالغان بۇ تەبىئىي بايلىقلارنى پاكىستان ئارقىلىق مانداق ئەكىۋاتىدۇ. مانداق دېگەن ۋاقتىدا خىتاي ھازىر پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن مۇقىملىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، يەنى بۇ زېمىننىڭ ئەبىدىي خىتاينىڭ بولۇشى خىتاينىڭ ستراتېگىيە پىلانىغا كىرگۈزۈلگەن ھەم شۇنىڭغا قاراپ قەدەممۇ قەدەم بۇنى ئېپ ماڭغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان سەككىز چوڭ كەسىپ كۆلىمىنى بەرپا قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشنى تەكىتلەۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە نېفىت، تەبىئىي گاز ئىشلەپچىقىرىش ۋە پىششىقلاش، كۆمۈردىن توك ئىشلەپچىقىرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش قاتارلىقلار ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. خىتاي ھۆكۈمىتى تارىم ئويمانلىقىدىكى تەبىئىي گاز بىلەن ئىچكىرى خىتاينى پاكىز ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلىگەن بولسا تۇپراق بۇلغىنىشى ۋە ئېكولوگىيىلىك بۇزغۇنچىلىقنى ئۇيغۇر ئېلىگە قالدۇرۇپ قويغان خىتاي ھەقىقەتەن بۇ زېمىندىكى بايلىقنى دەپ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانمۇ ماجۈ ئەپەندى بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دەيدۇ
ئەگەر خىتاي بۇ زېمىننى ساقلاپ قالالمىسا، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلالمايدۇ. ئەگەر ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلالمىسا، ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىمەن دېگىنى خام خىيال. شۇڭا خىتاينىڭ ھازىر يۈرگۈزۈۋاتقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقلا ئەمەس، بەلكى ئون بەشىنچى ئون ئالتىنچى ئەسىرلەردىن باشلانغان مۇستەملىكىچىلىكنىڭ قايتا ئوتتۇرىغا چىقىشى. بۇنىڭ ۋەھشىيلىك دەرىجىسى ئۆتكەن ئەسىرلەردىكىدىن ئېشىپ چۈشتى. كىشىلەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداقتۇر مەدەنىيەت توقۇنۇشى، دىنلار توقۇنۇشىغا باغلايدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ تۈپ مەقسىتى بۇ زېمىندىكى بايلىق. خىتاي ئۆزىنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتى ئۈچۈن بۇ زېمىننى خامەشيا، ۋە ئېنېرگىيە بازىسى قىلىدۇ. بۇ خىتاينىڭ ھەر تەرەپتىن، شۇنداقلا ھەربىي ئىشلار جەھەتتىن ئويلىغان پىلانىدۇر.
ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي گېنېرالى ليۇ ياجونىڭ تەشەببۇسى بىلەن ئوتتۇرىغا چىققان بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيەسى نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقلىرىنى غەربىي رايوندىن سۈمۈرۈشنىڭ داغدام يولىنى ئاچقان. ئۇيغۇر رايونى بۇنىڭ مەركىزىي تۈگۈنىگە ئايلانغان بولۇپ شۇ سەۋەبتىن خىتاي بۇ زېمىنغا مەڭگۈلۈك ئىگىدارچىلىق قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش سىياسىتىنى باشلىغان يېقىندا مۇددەتسىز كېسىۋەتكەن خىتاينىڭ بىر گېنېرالى بار ليۇ ياجۇ ليۇ ياجۇ دېگەن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بىر پارچە چوڭ ماقالە يېزىپ، خىتاينىڭ ستراتېگىيە ياۋروپاغا يېتىش ۋە شۇ تەرەپكە تەسىر كۆرسىتىش يولىنى غەربتىن ئېلىپ مېڭىش ۋە شەرقىي تۈركىستاننى بۇنىڭ ئاساس بازا قىلىش دېگەن ماقالە يازغان. مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا خىتاينىڭكى بىر يول بىر بەلباغنىڭ بىر يولنىڭكى ستراتېگىيەنى تۈزۈپ بەرگەن نەق مۇشۇ ليۇ ياجۇ دېگەن خىتاي. بۇ يەردە بۇ خىتاينىڭكى ستراتېگىيەسى نەق مۇشۇ بىزنىڭ ۋەتەننى ئەبەدىي قىلىش ۋە ئۇنى ئاتالمىش مۇقىملىتىش. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار يەنە ئەركىنسۆيەر، باراۋەرلىك، ئۆزىنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن يانماي كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ دۈشمىنىگە ئايلانغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئون يەتتىدىن كېيىنكى دەھشەتلىك مىللىي قىرغىنچىلىق شۇنىڭكى ئەمەلىيلىشىشىنىڭكى بىر قىسمى. بۇ سىياسىتىدىن دۇنيا توسمىغىچە، خىتاي غۇلىمىغىچە بۇ سىياسىتى توسىمايدۇ. شۇنىڭغا بۇ مۇنداق دېگەندە بىزنىڭ بايلىقىمىز بىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن بىر بالايىئاپەتكە ئايلاندى. دۇنيا بۇنى تونۇشى كېرەك، بۇنى بىلىشى كېرەك.
ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا مۇھەممەتجان دوپپىچى دېگەن نام بىلەن تونۇلغان ھۈنەرۋەن ئۇستام ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىق ۋە ئەركىنلىك ئارزۇسى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن دۆلەت دوپپا بايراق دوپپا قاتارلىق يېڭى دوپپا نۇسخىلىرىنى لايىھەلەپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشمەكتە ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۆزىنىڭ بۇ يېڭى دوپپا نۇسخىلىرىنى ئىجادىي ھالدا لايىھەلەپ چىقىشىغا دەل خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى سەۋەب بولغانىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ھۈنەر كەسىپلەرنى ساقلاپ قېلىش يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرى بايان قىلىنغان يۈرۈشلۈك خەۋەرلىرىنىڭ بىرىنچى قىسمى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىق ئارزۇلىرى ئۇيغۇرۇم دوپپىلىرىدا چېچەك ئاچتى ناملىق تەپسىلىي خەۋىرىنى ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇرلار قەدىمدىن بۇيان ئاساسلىق باش كىيىمى بولغان دوپپىنى ئەۋلادمۇئەۋلاد ساقلاپ، ۋە داۋاملاشتۇرۇپ ئۇنى ئۇيغۇر كىيىم-كېچەك مەدەنىيىتىنىڭ گۈل تاجى قىلىپ كەلگەن. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشلىغاندىن بۇيان، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىگە باغلىق بولغان بارلىق مەدەنىيەت ئامىللىرى، ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلەر، شۇ جۈملىدىن، ئۇيغۇر دوپپىچىلىقى ئېغىر خىرىسقا دۇچ كېلىشكە باشلىدى. بۇ ھال ئۇيغۇر ھۈنەرۋەن كاسىپلىرى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنى كۈچلۈك ئەندىشىگە سالماقتا. خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر دوپپىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە قارىتا يوقىتىش خاراكتېرلىك ھەرىكەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر دوپپىسى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سىمۋوللۇق تۈسى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان مىللىي بۇيۇمغا ئايلانماقتا. بۇ يىللىق روزى ھېيتتا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى ياشاۋاتقان ئەللەردە تۈرلۈك شەكىللەردە ھېيتلىق پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇردى. روزى ھېيت توغرۇلۇق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان سىن كۆرۈنۈشلىرى ۋە فوتو سۈرەتلەردە ھەر قايسى ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ رەڭگارەڭ ۋە ئوخشىمىغان نۇسخىلاردىكى چىرايلىق بادام دوپپا، چىمەن دوپپا ۋە باشقا دوپپىلارنى كىيگەنلىكى، ھەتتا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئايۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى ۋە دۆلەت گېربى كەشتىلەنگەن يېڭىچە نۇسخىلاردىكى دوپپىلارنىمۇ كىيگەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن بۇ ئەرەنچە دوپپىلار چىمەن ۋە بادام دوپپا شەكلىدە بولۇپ، ئۇنىڭغا ئاسمان كۆكى رەڭگىدىكى دۇخاۋا ياكى مەخمەل تەگلىك قىلىنغان، ئاق يىپەك يىپتا ئاي ۋە يۇلتۇز ياكى ئالتۇن رەڭ زەر يىپتا دۆلەت گېربى قاپارتىپ كەشتىلەنگەن. گىرۋىكىدىكى گۈللىرىمۇ ئاق يىپەك يىپتا چېكىلگەن، جىيىكى قارا مەخمەل بىلەن چۆرىدەپ تىكىلگەن. بۇ يېڭى نۇسخىلاردىكى ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ تىكىلىش تېخنىكىسى ۋە قۇرۇلمىسىدىن ئۇلارنىڭ كەسپىي ئۇستىلارنىڭ قولىدىن چىققانلىقى ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ. ھازىرقى پەۋقۇلئاددە شارائىتتا بۇ دوپپىلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلىنىشى ئەسلا مۇمكىن ئەمەس. ئۇنداقتا بۇ دوپپىلار كىملەر تەرىپىدىن ئىشلىنىپ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئىستېمالىغا سۇنۇلدى؟ بىز بۇ ھەقتە ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىن ئەھۋالنى ئىگىلەش ئارقىلىق بۇ يېڭى نۇسخىلاردىكى دوپپىلارنىڭ ئىستانبۇلدىكى مۇھەممەد دوپپىچى دېگەن خوتەنلىك ئۇستامغا خاس مەھسۇلات ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىدۇق. مۇھەممەد دوپپىچى ئۇستام بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىز زىيارىتىنى خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلدى.
مۇھەممەد ئوبۇلھەسەن ھە؟ خوتەنلىك ئوخشىمامسىز؟ خوتەندىن. مېنىڭ ئۆزۈمنىڭكى كەسپىم مۇھەممەد دوپپىچى دەيدۇ.
ئىستانبۇلنىڭكى مۇشۇ سەفاكۆي رايونىدا. قارىسام شۇ بۇ ئارىلىقتا خىتايلار بەك قامال قىلىۋالدى. مىللىي كىملىكىمىز ھېسابلىنىدىكەن بۇ. ئۇ سەۋەبتىن قىلاي دەپ كەلدىم. ئاتا كەسپىم ئەمەس. ئاتام شۇ كىچىك ۋاقتىمدا ئۇستامنىڭ قېشىغا ئاپىرىپ بەرگەن. ئىككى يىل ئەتراپىدا ئۆگەنگەن ئەمدى. كونا ئۇستازلارنىڭ بىرىدى. ئابلا دوپپىچى دېسە ھەممە ئادەم تونۇيتتى. ئابلا ئۇستام دەيتتى. ئۆگەنگەن پېتى قېلىپ قالغان. يېتىشلەپ شۇ ئەسقاتتى قىلىپ ھۈنەرنى قىلغان بولدۇق. ئائىلەمنى مۇشۇ مۇشۇ ئىشنى قىلىپ بېقىۋاتىمەن. بۇنىڭدىن ئون يىل ئىلگىرى يۇرتى خوتەندىن سودا قىلىش ئۈچۈن تۈركىيەگە چىقىپ ئولتۇراقلىشىپ قالغان مۇھەممەد ئوبۇلھەسەن خۇددى مۇھاجىرەتتىكى باشقا ئۇيغۇرلارغا ئوخشاشلا ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ھېچقانداق ئىز-دېرىكىنى ئالالمايۋاتقان كىشىلەرنىڭ بىرى ئىكەن. ئۇنىڭ دېيىشىچە ئۇيغۇر خەلقى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ ھەممە نەرسىسى يوق قىلىنىشقا دۇچ كېلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋاقىت، ئۇ ئۆزىنىڭ ھۈنىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولغان دوپپىچىلىقنى ساقلاپ قېلىش ۋە ئۇنى تېخىمۇ راۋاجلاندۇرۇشقا بىر كىشىلىك ھەسسە قوشۇش ئۈچۈن بەل باغلىغان ئىكەن. ئىلگىرى شۇ دوپپىنى چىققان يىگىرمە-ئوتتۇز يىل ئىلگىرى چىققان بەزى ئۇيغۇرلار باركەن شۇ. شۇ دوپپىلاردىن نۇسخا ئالدىم. شۇنىڭغا تىرىشىۋاتىمەن ئەمدى بىر مىللىتىم، ۋەتىنىم ئۈچۈن بىر كىشىلىك قولامدىن كېلىدىغىنى مۇشۇ ئىكەن. قەدىمىي دوپپىلاردىن شۇ چىمەن دوپپا، بادام دوپپا. گىلەم دوپپا، ئەتلەس دوپپا دېگەندەك شۇ بىر سەككىز ئون خىل دوپپىلارنى چىقىرىپ بولدۇم.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ دوپپا تىكىشكە كىرىشكىلى ئۈچ يىلدىن ئاشقان. ئۇ بۇ جەرياندا ئۆزىگە دوپپىلارغا خىتايدا ئىشلەنگەن ماتېرىياللارنى ئىشلەتمەسلىك، سۈپەتكە قاتتىق كاپالەتلىك قىلىش تەلىپىنى قويۇپ كەلگەن. مۇھەممەد ئوبۇلھەسەن ئۇستام ئۇيغۇر دوپپىچىلىغىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە خىتاي شىركەتلىرى تەرىپىدىن مونوپول قىلىنىپ، زاۋۇتلاردا تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىلىۋاتقانلىقى خىتاي ئۆلكىلىرىدە سۈپەتسىز ئىشلىنىۋاتقان دوپپىلارنىڭ ساياھەت خاتىرە بۇيۇمى سۈپىتىدە تۆكمە قىلىنىپ، خىتاي ئىستېمالچىلىرىنى نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ ئەھۋالغا قاتتىق ئېچىنغان مۇھەممەد ئوبۇلھەسەن ئۇستام، ئۇيغۇرلار ئىچىدىن چىققان قىزىل ئاكتىپ قۇربان نىيازغا ئوخشاش سىياسىي پۇرسەتپەرەسلەرنىڭ ئۇيغۇر دوپپىلىرىغا خىتايچە خەت ياكى خىتايچە نەقىشلەرنى كەشتىلەشنى تەشەببۇس قىلغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىدى. ھازىر بىزنىڭكى بۇ ئەنئەنىۋى ئىلگىرىكى قەدىمىي دوپپىنىڭ پاسونىنىڭ ئورنىغا خىتايلار ھېلىقى چاغانلىق بەلگىسى بار شۇ بەلگىلەرنى باستۇرۇپ شۇنى كەيدۈرۈۋېتىپتۇ ھازىر ۋەتەندە. بىزنىڭكى تىل ھەممە نەرسىمىزگە تېگىش قىلىپ يەتمىگەندەك ھازىر شۇ دوپپا ماشىقىنى تېگىش قىلىۋاتىدۇ بۇ خىتايلار. بۇ يۈزدىن مەن ئاشۇ قەدىمىي پاسون بولسا ئىزدەپ سۈرۈشتۈرۈپ قىلىۋاتىمەن. بىر ئۆرنەك ئولاراق قالسۇن چەت ئەلدە دەپ شۇنى چىقىرىشقا تىرىشىۋاتىمەن.
يىگىرمە يىل ئىلگىرىلا ئۇچتۇرپان ناھىيەسىنىڭ ئىماملىرىم يېزىسىدا خىتاي تىلى باشلانغۇچ مەكتىپى قۇرۇپ، خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشىدىكى داڭلىق قىزىل ئاكتىپقا ئايلانغان قۇرباننىياز بۇ نۆۋەت بېيجىڭدا ئېچىلغان ئىككى يىغىندا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، ھەتتا جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى باش كىيىمى بولغان دوپپىلاردىمۇ ئەكس ئەتتۈرۈش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىققان. قۇرباننىيازنىڭ بۇ ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىنى يەنىمۇ خىتايلاشتۇرۇشنىڭ جارچىسىغا ئايلانغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى. ئۇنىڭ ئۇيغۇر دوپپىلىرىدىمۇ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئەكس ئەتتۈرۈشتەك ئاشقۇن تەشەببۇسى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي كونتروللۇقى ئاستىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىق ئىنكاسلىرىغا سەۋەب بولغان ئىدى. بۇ جىددىي ئەھۋاللارنى ئويلاشقان مۇھەممەد ئوبۇلھەسەن ئۇستام ئۇيغۇر دوپپىلىرىغا ۋە دوپپىچىلىق كەسپىگە ئىگە چىقىشقا بەل باغلىغان. ئۇ ئۇيغۇر كىملىكىنى، ئۇيغۇر روھىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىق ئارزۇسىنى ئىپادىلەيدىغان يېڭىچە ئۇيغۇر دوپپا نۇسخىلىرىنى مەيدانغا كەلتۈرگەن. بۇ يېڭى دوپپا نۇسخىلىرىغا بايراق دوپپا، دۆلەت دوپپا دېگەن ئىسىملارنى قويغان. ھازىر بىزگە نىسبەتەن جېنىمىزدىنمۇ مۇھىم بولغان نەرسە شۇ بايراق، دۆلەت بولغاچقا، دۆلەت گېربى نۇسخىسىدا ئىككى نۇسخا، بايراق نۇسخىسىدا بىر نۇسخا، ئۈچ نۇسخا دوپپىنى ئىجاد قىلدىم ھەم ئۇنىڭدىن مەن بايراقنىڭكى ئاي يۇلتۇزنى ئۈستىگە چىقارساممۇ ئاستىنغا شۇ قەدىمىي بادام دوپپىنىڭكى نەقىشىنى بەردىم. يەنى مىللىيلىك، يەنى قەدىمىيلىك يوقالمىسۇن دەپ. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى شۇ ئىنتىلىۋاتىدۇ. تەرەپ تەرەپتىن ئېلىشقا باشلىدى، ھازىر ئەڭ ياخشى كېتىۋاتقىنى شۇ بايراق دوپپا بىلەن شۇ ئۆزەم ئىجاد ئۆزەم ئىجاد قىلغان دوپپىلار. ئۇيغۇرلارنىڭ غۇرۇرى، مۇستەقىللىق ئارزۇسىنى ئىپادىلەيدىغان بۇ بايراق دوپپا ۋە بۇ دۆلەت دوپپىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشى بەك ياخشى بىر ئىجادىيەت، ئۇيغۇرلارغىمۇ زور ئىلھام بولغۇدەك.
بولۇپمۇ ياۋروپادىكى قېرىنداشلار. ئورتا ئاسىيالىق ئۇيغۇر قېرىنداشلارمۇ. ھېيت كېلىشتىن بۇرۇن ئون ئون بەشتىن ئاشۇنداق ئېلىپ، ھەدىيەلىك ئېلىپ.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل ئىستانبۇلدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ھېيتلىق پائالىيىتىگە قاتناشقان تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى سۇلايمان سويلۇغا تەقدىم قىلىنغان چىمەن دوپپىنى ئۇ ئىككى كېچە-كۈندۈز ئىشلەپ پۈتتۈرگەن ئىكەن.

يۈرۈۋاتقان قېرىنداشلارغا مېنىڭ تەۋسىيەلىرىم. دوپپا كەيسۇن يېتەر تونۇيدۇ. مەن دوپپا كىيىپ يۈرىمەن. بېشىمدىن دوپپا چۈشمەي نەگە بارسام دوپپا بىلەن يۈرىمەن. مىللىي ئۆرپ-ئادىتىمىزگە، مىللىي كىيىم-كېچەكلىرىمىزگە ئەھمىيەت بەرسەك تونۇيدۇ ھەم ئەسلىمىزنى ساقلاپ قالالايمىز. ئەمدى بۇ دوپپا مەدەنىيىتىنى پەقەت كىيىپ قاراش بىلەنلا ساقلاپ قالغىلى بولمايدۇ، ئۇنى يېڭى نەسىل ئەۋلادلار تىكىشنى ئۆگىنىشى كېرەك. مىللىي كىملىك، مىللىي كۈلتۈرىمىز. مەندىن قالسۇن ئۆرنەك بولاپ دەپ مەن ئۇنىڭغا قوشۇلىمەن. خۇدا بولسا بەك ياخشى بولاتتى. ئەللىك خىلدىن ئارتۇق دوپپىمىز بار بىزنىڭكى. مىللىيلىكتىن چىقىپ كەتمىگەن ئاساستا يەنە بىر نەرسىنى ئىجاد قىلسا بولاۋېرىدۇ. مۇمكىن ئۇلار ئەركىن دۇنيادا بىزدىن ياخشى قىلالىشى ھەم مۇمكىن.

دوپپا ئۇيغۇر باش كىيىملىرىنىڭ چوڭ بىر تۈرى بولۇپ ئۇزاق تارىختىن بۇيان ئۇيغۇر كىملىكىنى ئىپادىلەيدىغان مىللىيەت ۋە مەدەنىيەت قاتلىمى ئىنتايىن چوڭقۇر بولغان يارقىن مىللىي بەلگە بولۇپ كەلمەكتە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇرلار ئارىسىدا دوپپا بايرىمى تەدرىجىي ئومۇملىشىپ ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ يارقىن سىمۋولىغا ئايلاندى شۇنداقلا خىتاينىڭ مەدەنىيەت ئاسسىمىلياتسىيىسىگە قارشى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئىرادىسىنى ئىپادىلەيدىغان باش كىيىم بولۇپ قالدى دوپپا ئۇيغۇر باش كىيىملىرىنىڭ ئىچىدە مەيلى شەكىل ۋە نۇسخا تۈرلىرىنىڭ كۆپلۈكى جەھەتتىن بولسۇن ياكى گۈل نەقىشلىرىنىڭ موللۇقى رەڭگىنىڭ جەزبىدارلىقى شۇنداقلا ئىستېمال دائىرىسىنىڭ كەڭلىكى جەھەتتىن بولسۇن مۇتلەق ئۈستۈنلۈكتە تۇرۇپ كەلگەن ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ ئەڭ تىپىك ئالاھىدىلىكلىرىدىن بىرى رايون ئالاھىدىلىكى كۈچلۈك بولۇپ ھەر بىر يۇرتتىكى دوپپىلارنىڭ تۈرلىرى بىر بىرىدىن پەرقلىنىپ تۇرىدۇ شۇنداقلا روشەن يەرلىك ئالاھىدىلىكلەرنى ئىپادىلەيدۇ ئۇيغۇر دوپپىلىرى ئەمەلىي ئىشلىتىش قىممىتىگە ئىگە بولۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە بەلگىلىك ئىقتىسادىي قىممەتكە يۇقىرى بەدىئىي زوققا ۋە كۈچلۈك مىللىي سىمۋوللۇققا ئىگە كىيىم كېچەك تۈرىدۇر دوپپا ئۆز نۆۋىتىدە پەقەت بىر ماددىي بۇيۇملا بولۇپ قالماستىن مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا سىمۋوللۇق تۈسى قويۇق بولغان بەلگىدۇر ئۇيغۇر خەلقى ئۆزىنىڭ روھىي دۇنياسىنى سەنئەتكە بولغان ئىجادكارلىقىنى ۋە تەبىئەتتىن ئالغان گۈزەللىك قاراشلىرىنى دوپپىغا سىڭدۈرگەن بولۇپ ئۆزىگە خاس نەپىس ۋە رەڭگارەڭ دوپپىلارنى ئىجاد قىلغان دوپپىنىڭ يۈزىدىكى ھەر بىر رەڭ، ھەر بىر نەقىش ياكى ھەر بىر سىزىققا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ گۈزەللىك قاراشلىرى، ئىزتىراپلىرى، دىنىي ئېتىقاد ئەقىدىلىرى ۋە بىرلىك، ئىتتىپاقلىق روھى مۇجەسسەملەنگەن. دوپپا يۇقىرىقىدەك ئەۋزەللىكلىرى بىلەن ئۇيغۇرلار ياقتۇرۇپ كىيىدىغان، شۇنداقلا ئەڭ قەدىرلىك كىشىلەرگە سوۋغا قىلىدىغان باش كىيىمگە ئايلانغان. ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ تارىخى ئۇزۇن بولۇپ، ئەڭ دەسلەپكى ئىپتىدائىي دوپپا شەكلى خوتەن يوتقان قەدىمكى قەبرىستانلىقىدىن تېپىلغان رەڭدار ھەيكەللەرنىڭ بېشىدا كۆزگە چېلىقىدۇ. ئۇنىڭ يىل دەۋرى مىلادىيە ئۈچىنچى ئەسىرگە توغرا كېلىدۇ. ئاۋرېل ستەين خوتەن دەندانئۆيلۈك خارابىلىقىدىن ئېلىپ كەتكەن ھازىر بۈيۈك برىتانىيە مۇزېيدا ساقلىنىۋاتقان يىل دەۋرى مىلادىيە ئالتىنچى ئەسىرگە توغرا كېلىدىغان

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ خىل كىيىم كېچەك مەدەنىيىتىدە ئوتتۇرا ۋە مەركىزىي ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ تۈپكى ماددىي ۋە مەنىۋى ئېھتىياجلىرىنىڭ ئاساس قىلىنغانلىقى مەلۇم جەھەتتە ھىندىستان ئىران غەربىي ئاسىيا ۋە ياۋروپا مەدەنىيىتىنىڭ مۇئەييەن تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا قەشقەردە ئون يەتتە يىل ياشىغان ئەنگىلىيە كونسۇلىنىڭ خانىمى كاتارىن مەكارتنى خانىم قەشقەرنى ئەسلەيمەن ناملىق ئەسلىمىسىدە قەشقەردىكى ئىجتىمائىي ھايات ھەققىدە ئىنتايىن جانلىق ۋە قىزىقارلىق مەلۇماتلارنى بەرگەن ئۇ كىتابىدا ئۆزىدە چوڭقۇر تەسىرات قالدۇرغان قەشقەر كوچىلىرىنى ھەۋەس بىلەن تەسۋىرلىگەن بولۇپ قەشقەردىكى دوپپا بازىرى ۋە ئۇ يەردىكى دوپپىلارنىڭ تۈرلىرى ھەققىدە بۇ ناھايىتى ئىنچىكە مەلۇماتلارنى بەرگەن مەكارتنى خانىم قەشقەردىكى دوپپا بازىرىنىڭ مەنزىرىسىنى تەسۋىرلەپ يىراقتىن قارىغاندا بەئەينى رەڭمۇ رەڭ گۈللەر تەڭلا ئېچىلغان چىمەنزارغا ئوخشايدۇ دەپ يازغان ئۇيغۇر مىللىي ئەنئەنىسىنىڭ گۈل تاجىسى بولغان دوپپا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ مول تەسەۋۋۇرى سۆيگۈ مۇھەببىتى ۋە چېۋەر قوللىرىدىن پۈتۈپ چىقىدىغان بولۇپ دوپپىچىلىق ھۈنىرى ئادەتتە كەشتىچىلىك ۋە تىجارەت كەسپى بىلەن زىچ باغلانغان. دوپپا تىكىش جەريانى رەخت تاللاش، نۇسخا تاللاش، يىپ تاللاش، تىكىش، ئەستەرلەپ سىزىقلار ئارىلىقىدىن پىلتىكۈچ بىلەن قەغەزدە پىلتە بېرىش، قوندۇرۇش، قېلىپقا سېلىش، ئىچىگە ناۋات سۈيى پۈركۈپ پاتلاش قاتارلىق باسقۇچلاردىن تەركىپ تاپىدۇ. دوپپىچىلىق كەسپى ئەزەلدىن ھەمكارلىق ۋە بىرلىك ئاساسىغا قۇرۇلغان ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپ تۈرى بولۇپ كەلگەن ئۇيغۇرشۇناس ئىلدىكو بېللېرخان ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسانىنچى يىللىرىدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبىي قىسمىدا بولۇپمۇ كۇچار بوستانلىقىدا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئاتالمىش سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدىكى قول ھۈنەرۋەنچىلىك ئەھۋالى ھەققىدە جەمئىيەت تەكشۈرۈشى ئېلىپ بارغان ئىلدىكو خانىم بۇ ھەقتىكى ئىلمىي ئەمگەكلىرىدە ئاياللارنىڭ دوپپا تىكىش ۋە سېتىش ئىشلىرىنى ئۆزئارا ھەمكارلىشىپ قىلىدىغانلىقى تىكىلگەن دوپپىلارنى ھەپتىلىك بازارلارغا ياكى ئۆزلىرى كېلىشىۋالغان دۇكاندارلارغا ساتىدىغانلىقى بۇ ئارقىلىق ئائىلىنىڭ ئىقتىسادىي يۈكىنى يەڭگىللىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان ئۇ يەنە دوپپىچىلىقنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىلىرىدىكى تۇغقاندارچىلىق

ئەمما يەرلىك دائىرىلەرنىڭ دوپپىچىلىقنىڭ جەريانلىرىغا قول تىقىشى نەتىجىسىدە مەزكۇر قەرز پۇلنىڭ ئىشلىتىش ئورنى ئۆزگىرىپ كەتكەنلىكى ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگە چۈشكەن سېلىقلارنىڭ كۈنسايىن ئارتىپ كەتكەنلىكى بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بارغانسېرى كەمبەغەللىشىپ كەتكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ دەلىللىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللاردىن كېيىن ئۇيغۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنىڭ بۆشۈكى بولغان قەشقەر شەھىرىدىكى خان بازىرى ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا سودا مەركىزى قاتارلىق چوڭ رەستە بازارلارنىڭ چېقىۋېتىلگەنلىكى مەلۇم گەرچە خىتاي دائىرىلىرى چېقىش ھەرىكەتلىرىنى ئەلالاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى دەپ پەردازلىغان بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە چېقىشنىڭ ماھىيىتى ئۇيغۇرلارنى شەھەر مەركىزىدىن قوغلاش ۋە ئۇلارنىڭ توپلىشىپ ياشىشى

شۇنى تەكىتلەپ ئۆتۈش زۆرۈركى، نۆۋەتتە ئۇيغۇر دوپپىچىلىقىغا كېلىۋاتقان يەنە بىر تەھدىت ئۇيغۇر دوپپا نۇسخىلىرىنىڭ خالىغانچە ئۆزگەرتىلىشىدۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا كىيىش ئادىتى ئۆزىگە خاس ئۇسلۇب ۋە خاسلىق شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، ئۇيغۇرلاردا جىنسىي ئايرىمىسى، ياش قۇرامى، يۇرتى، كەسپىي سالاھىيىتى ۋە سورۇنغا قاراپ ماتېرىيال رەڭ نەقىش ۋە شەكىل جەھەتلەردىن پەرقلىنىدىغان دوپپىلارنى كىيىش ئادىتى مەيدانغا كەلگەن مەسىلەن ئەرەنچە دوپپىلارنىڭ گۈل نەقىشلىرى شالاڭراق رەڭ تۈرلىرى ئانچە كۆپ بولمايدۇ ئەرەنچە دوپپىلارنىڭ مەنپۇ دوپپا چىمەن دوپپا بادام دوپپا ۋە شاپاق دوپپا قاتارلىق تۈرلىرى بار ئايالچە دوپپىلارنىڭ كەشتە رەڭ تۈرى كۆپ بولۇپ رەڭ تۈسى شوخ رەڭ سېلىشتۇرما پەرقى چوڭراق بولىدۇ ئاياللار ياقتۇرۇپ كىيىدىغان دوپپىلاردىن مارجان دوپپا گىلەم دوپپا قاتارلىقلار بار ئۇيغۇر رەسسامى غازى ئەھمەد ئۆزىنىڭ ماي بوياق رەسىملىرىدە ياراتقان تۈرلۈك ئوبرازلاردا ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ رەڭدار جۇلاسى ۋە خىلمۇ خىل ئالاھىدىلىكلەرنى ئىنتايىن جانلىق ئەكس ئەتتۈرگەن ئۇ ئۇيغۇر دوپپىلىرى ئىپادە قىلغان مەدەنىيەت ئېلېمېنتلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن ئىدى ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ تۆت قىرلىق قىلىپ تىكىلىشى تاسادىپىي بولۇپ قالغان ئەمەس. بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىپتىدائىي ئەقىدە ئېتىقادلىرى ئاساسىدا شەكىللەنگەن تۆت تادۇ قارىشى ۋە تۆت رەقىمىنى ئۇلۇغلاش ئادەتلىرىنىڭ ئىپادىسىدۇر. دوپپىلارنىڭ بۆلەكلىرى، سىزىقلىرى ۋە ئەستەرلىك رەڭلىرى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت ۋە نىسبەتلەرمۇ مەلۇم قانۇنىيەتكە ئىگە. كېيىنكى ۋاقىتلارغا كەلگەندە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش تېز سۈرئەتتە شەھەرلەشتۈرۈش ۋە ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى تارقاقلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ نۇرغۇنلىغان ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرى ئېغىر خىرىسقا دۇچ كەلدى شۇ جۈملىدىن ئۇيغۇر دوپپىلىرىمۇ زاۋۇتلاردا تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىلىپ ئىلگىرىكى باش كىيىملىك رولىنى ئاستا ئاستا يوقىتىشقا، ئاتالمىش ساياھەتچىلەرگە سوۋغا ئورنىدا تەقدىم قىلىنىدىغان ياكى سېتىلىدىغان بېزەك بۇيۇمىغا ئايلىنىشقا باشلىدى. مۇنداقچە ئېيتقاندا زاۋۇتلاردا ئىشلەنگەن دوپپىلار قولدا تىكىلىدىغان ئەنئەنىۋى دوپپىلارنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىشىغا سەۋەب بولغان ئامىللاردىن بىرى دەپ ھېسابلاشقا بولىدۇ. خىتايدىكى ئالىبابا ۋە تاۋباۋ قاتارلىق تور سودىسى بېكەتلىرىدە سېتىلىۋاتقان ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ ھەممىسى شېنجېن يىۋۇ گۇاڭجۇ قاتارلىق خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتلاردا ئىشلەپچىقىرىلىدىغانلىقى مەلۇم بۇ خىل دوپپىلارغا ئەرزان ناچار سۈپەتلىك ماتېرىياللار ۋە بېزەكلەر قوللىنىشتىن باشقا يەنە دوپپىلارنىڭ ئەسلىدىكى ئۇسلۇبى بۇزۇلۇپ ئالتە قىرلىق ھەتتا سەككىز قىرلىق قىلىپ ياسىلىدىغان خىتاي ئىستېمالچىلارنىڭ قىزىقىشىغا قاراپ خالىغانچە ئۆزگەرتىپ بازارغا سالىدىغان ئەھۋال شەكىللەنگەن بۇ خىل ئەھۋالنى ئىككى نۇقتىدىن تەھلىل قىلىشقا بولىدۇ بىرى ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ زاۋۇتلاردا كۆپلەپ ئىشلەپچىقىرىلىشى قولدا تىكىلگەن دوپپىلارغا بولغان ئېھتىياجنىڭ يوقىلىشىغا سەۋەبچى بولدى. شى جىنپىڭ تەختكە چىققاندىن بۇيان، ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇلغان يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىپ سىستېمىسىنىڭ كۈنسايىن چىڭىيىشى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ نورمال ئىجتىمائىي تۇرمۇشى ۋە كۈندىلىك پائالىيەتلىرى ئېغىر چەكلىمىلەرگە دۇچ كەلدى. ئۇلارنىڭ مەسچىتكە بېرىش، توي تۆكۈن ۋە ئۆلۈم يېتىم مۇراسىملىرىغا قاتنىشىش، ئۆزئارا بېرىش كېلىش قىلىش ئىشلىرى توسقۇنلۇققا ئۇچرىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتى بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلەر جۈملىدىن تىكىش ۋە سېتىش بىر گەۋدىلەشكەن دوپپىچىلىق بازىرى كىرىزىسكە دۇچ كەلدى خىتاينىڭ ئون توققۇز ئۆلكىسىنىڭ ئاتالمىش ياردىمى بىلەن قۇرۇلغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى كوپراتىپ شەكلىدىكى دوپپىچىلىق كارخانىلىرىنىڭ مۇددىئاسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىستېمالى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى خىتاي كۆچمەنلىرى ياكى ئىچكى ئۆلكىلەردىكى خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي پايدىسىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىدى تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا بۇنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ئۇيغۇر قاتارلىق خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى بارلىقىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش مىللىي كىملىكىنى يوقىتىش شۇنداقلا ئۇلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىدى يەنە بىر نۇقتىدىن ئالغاندا، دوپپا نۇسخىلىرى، مەيلى شەكىل ياكى نەقىش جەھەتتە بولسۇن، خىتايلارنىڭ سۇبيېكتىپ خاھىشى بويىچە ئەسلىدىكى ئەنئەنىۋى خاسلىقلىرى، تىكىلىش قانۇنىيەتلىرى خالىغانچە ئۆزگەرتىلىپ، دوپپا نەقىشلىرى ئەسلىدىكى مەنىسى ۋە قىممىتىنى يوقاتماقتا. بۇ خىل ئەبجەش دوپپىلار ھەتتا خىتاينىڭ سىياسىي تەشۋىقاتى ئۈچۈن لايىھەلەنگەن دوپپىلارنىڭ ئەڭ يېقىنقى مىسالى، خىتاي مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى قۇرباننىياز لايىھەلىگەن خىتايچە خەت ۋە نەقىشلەر كەشتىلەنگەن دوپپىدۇر قۇرباننىياز ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ شەكىل ۋە نەقىش جەھەتتە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان سىياسىي سىمۋولغا ئايلىنىشىنى تەرغىب قىلغان ھالبۇكى، ئۇيغۇر كىيىم-كېچەك مەدەنىيىتى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر دوپپىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزاق ئەسىرلىك ئىجتىمائىي تەرەققىياتى جەريانىدا مەيدانغا كەلگەن ھەم ئەمەلىي ئىشلىتىلىشچانلىققا، ھەم گۈزەللىك روھىغا ئىگە يەرلىك ئىگىلىكىدۇر. ئۇ ھەرگىزمۇ بىرەر شەخسنىڭ ئىرادىسى ياكى ھاكىمىيەتنىڭ مەجبۇرلىشى بىلەن مەۋجۇت بولۇپ تۇرمايدۇ. ئۇيغۇر دوپپىلىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ كىيىم مەدەنىيىتىگە ۋە گۈزەللىك ئىجادىيىتىگە قوشقان ئۆچمەس تۆھپىسى بولۇپ، ئۇنى يوقىتىۋېتىش ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتنىڭ مەدەنىيەت ئىختىرالىرىغا قىلغان بۇزغۇنچىلىقتۇر. خىتاينىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرىگە قىلىۋاتقان بۇزغۇنچىلىقلىرى ماھىيەتتە پۈتكۈل ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىگە تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقان بىر قىلمىش بولۇپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ يۈكسەك دەرىجىدىكى دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىشى ھەم قوغدىلىشى كېرەك قازاقىستان دائىرىلىرى نۆۋەتتە خىتاي بىلەن قازاقىستان ئارىسىدا ۋىزىنى بىكار قىلىپ ئىككى دۆلەت پۇقرالىرىنىڭ ۋىزىسىز ساياھىتىنى يولغا قويۇش مەسىلىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئۇقتۇرغاندىن كېيىن بۇ دۆلەت ئىچىدە ئوخشىمىغان ئىنكاسلارنى كەلتۈرۈپ چىقارغان گەرچە ھۆكۈمەت تەرەپ ۋىزىنىڭ بىكار قىلىنىشىنى خىتاي بىلەن بولغان ھەر تۈرلۈك مۇناسىۋەتلەر ئۈچۈن پايدىلىق دەپ، بۇنى دىپلوماتىك غەلىبە دەپ ئاتىغان بولسىمۇ، ئەمما بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر بۇنى قازاقىستان ئۈچۈن خەتەرلىك دەپ قارىماقتا ئىكەن. ھەتتا يېقىندا بىر قىسىم ئاھالىلەر ھۆكۈمەتنى بۇ نىيىتىدىن يېنىشقا چاقىرىپ نامايىش قىلغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى ھەپتە ئىلگىرى قازاقىستاننىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى قازاقىستان ۋە خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا ۋىزىسىز كىرىپ چىقىش پىلانلىنىۋاتقانلىقى توغرۇلۇق خەۋەرلەرنى تارقىتىشقا باشلىغان ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان بولۇپمۇ ئىجتىمائىي تورلاردا بۇ مەسىلە چوڭ بەس مۇنازىرىگە ئايلانماقتا. ئازادلىق رادىيوسىدا بېرىلگەن قازاقىستان ۋە خىتاي ئۆزئارا ۋىزىسىز تەرتىپ ئورنىتىشنى پىلانلىماقتا ناملىق ماقالىدا ئېيتىلىشىچە، قازاقىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋىزا تەلەپلىرىنى بىكار قىلىش توغرۇلۇق قازاقىستان ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا كېلىشىم ئىمزالاش بويىچە ھۆكۈمەت پەرمانىنىڭ لايىھەسىنى ئاممىۋى مۇھاكىمە قىلىشنى تەكلىپ قىلغان. ئىككى مەملىكەت ئوتتۇرىسىدىكى مەزكۇر كېلىشىمنى مۇشۇ يىلنىڭ ماي ئېيىدا قازاقىستان پىرېزىدېنتى قاسىم ژومارت توقايېۋنىڭ خىتايغا قىلىدىغان رەسمىي سەپىرى داۋامىدا ئىمزالاش پىلانلانغان. مەزكۇر كېلىشىم بويىچە قازاقىستانلىقلار خىتايدا، خىتاي پۇقرالىرى قازاقىستاندا ئوتتۇز كۈنگىچە، شۇنىڭدەك يېرىم يىل ئىچىدە توقسان كۈنگىچە ۋىزىسىز تۇرالايدىكەن. ۋىزىسىز تەرتىپ ساياھەت، شەخسىي ۋە خىزمەت سەپەرلىرىگە قارىتىلغان. لايىھەنى مۇھاكىمە قىلىش يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلغىچە پىلانلانغان. ھۆكۈمەتنىڭ ئايرىم رەسمىي مەتبۇئاتلىرى بۇ كېلىشىمنىڭ ئىجابىي نەتىجە بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان. لېكىن مەلۇماتلارغا قارىغاندا، يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېلدا ئالمۇتى ۋىلايىتى ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ قاينازار يېزىسىنىڭ تۇرغۇنلىرى نامايىش قىلىپ، ۋىدېو ئارقىلىق قازاقىستان پىرېزىدېنتىغا مۇراجىئەت قىلغان. ئۇلار خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قازاقىستانغا ۋىزىسىز كىرىشىگە ئۆزلىرىنىڭ قارشىلىقىنى بىلدۈرگەن. ۋاھالەنكى، تېڭرىنيۇز ئاگېنتلىقى ئېلان قىلغان يەنە بىر دىپلوماتىيەلىك غەلىبە، خىتاي بىلەن ۋىزىسىز تەرتىپ توغرىلىق ناملىق ماقالىدا قازاقىستان ئىستراتېگىيەلىك تەتقىقاتلار ئىنستىتۇتىنىڭ باش مۇتەخەسسىسى ئەدىل كاۋكېنوفنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشى بېرىلگەن. ئۇ ئىككى مەملىكەت ئوتتۇرىسىدىكى بۇ كېلىشىمنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېگەن. ئەمدى قازاقىستانلىقلار خىتايغا ساياھەت ياكى خىزمەت مەقسىتىدە ئوتتۇز كۈن ۋىزىسىز تەرتىپ بويىچە بارالايدۇ. يەنى قازاقىستان ئۈچۈن ۋىزىسىز تەرتىپ ئوچۇق بولىدۇ ۋە بۇ خىتاينىڭ جاۋابى سۈپىتىدە ناھايىتى كۆڭۈللۈك قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. لېكىن بۇ ئىشنى خەۋپلىك دەپ قارايدىغان سىياسەتشۇناس رىسبېك سەرسەنباي ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاينىڭ ۋىزاغا جېڭىلدىك جاساپ ئولتۇرۇشى ئەمەس، ئۇ ئۈلكەن قاۋىپ قاتەر. خىتاينىڭ ۋىزا ئېلىشىغا يېنىكلىك قىلىش بۇ توغرا ئەمەس. بۇ چوڭ خەۋپ خەتەر. سەۋەبى، قازاقىستانغا كىرگەن ياكى بولمىسا باشقا ئەللەرگە بارغان خىتاي شۇ ئەلدە قالىدۇ دېگەن سۆز. ھەممىسى تۇتاش قالمىسىمۇ، كۆپچىلىكى قېلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ دۆلىتىمىز ئۈچۈنمۇ خەۋپ تۇغدۇرىدۇ. ھەتتا ئامېرىكىغا ئوخشاش چوڭ مەملىكەتمۇ بۇنداق ئىشقا يول بەرمەي ساقلىنىدۇ. بىر مىلياردتىن ئوشۇق خەلقى بار خىتاينى يىگىرمە مىليونغا يەتمەيدىغان ئاھالىسى بار قازاقىستان بىلەن سېلىشتۇرۇشقا بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتايلار ئۈچۈن ئىشىكنى ئېچىپ بېرىش بۇ ۋەتەنگە قىلىنغان ساتقۇنلۇق بىلەن تەڭ. ئىككى مەملىكەت ئارىسىدىكى ۋىزا مەسىلىسىگە كۆپلىگەن قازاقىستانلىقلار قارشى چىقىۋاتىدۇ. ئەگەر ھۆكۈمەت شۇ قارشىلىقلار بىلەن كېلىشسە، ئۇ چاغدا قارارنى ئۆزگەرتىدۇ. ئەگەر قوبۇل قىلسا، ئۇ چاغدا خەلقنىڭ قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشىگە تولۇق ئاساس بار دەپ ئويلايمەن. شەخسەن مەن بۇنىڭغا قارشى. بەزى مەتبۇئاتلار بۇ كېلىشىمنىڭ بىرمۇنچە گۇمان تۇغدۇرىدىغانلىقىنىمۇ ئىلگىرى سۈرمەكتە. Stan KZ ئاخبارات ئاگېنتلىقىدا بېرىلگەن خىتايلار ئەمەس، قانداشلار ئېقىمى كۆپىيىدۇ دېگەن ماقالىدا كۆرسىتىلىشىچە، مەزكۇر كېلىشىم ئىمزالانغاندىن كېيىن خەلق ئىچىدە قازاقىستانغا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئېقىپ كىرىشى كۈچىيىپ كېتىدۇ دېگەن ئەنسىرەشلەر تارقىلىشقا باشلىغان. سىياسەتشۇناس زامىر قاراژانوف بۇ كېلىشىمنىڭ ئىمزالىنىشى بىلەن قازاقىستانغا خىتايلارنىڭ ئەمەس، بەلكى قانداشلارنىڭ ئېقىپ كىرىشىنىڭ كۆپىيىش مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. سىياسەتشۇناس دوست كۆشىم بولسا ئاخىرقى ئون، ئون بەش يىلدا خىتايلار بىزنى بېسىۋالىدۇ دېگەن خەۋەرنىڭ كۆپچىلىكنى بىئارام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، مەن بۇ ۋىزا تۈزۈمىگە قاراپ خىتاي تەرىپىدىن كۆپلەپ كېلىدىغان ئادەملەرنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقىنىم يوق. ئەكسىچە، بۇ بىز ئۈچۈن پايدىلىق كۆرۈنىدۇ. كۆپىنچە سودا قىلىدىغانلار ئۈچۈن ياخشى. ھە، قانداشلىرىمىزغا ئەلدىكى تۇغقانلىرى بىلەن ئارىلىشىشىغا ئەجايىپ مۇمكىنچىلىك بولىدۇ. خىتاينى بىزگە دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىش مەسىلىسى بۈگۈنگىچە بار. شۇنىڭ ئۈچۈن قازاقلارنىڭ خىتايلار ئېقىمىدىن قورقۇشى راست. بىراق ئورۇنسىز ئەنسىرەپ يۈرگەن ئوخشايمىز. مەن دايىم دەيمەن، بىز ئۈچۈن ئاساسىي قورقۇنچ، روسىيە.

ھەر ئىككى تەرەپكە خەتەرلىك كۈچلەرنىڭ كىرىپ كېلىشى توغرىلىقمۇ ئويلاشتۇرۇلغان. ھازىر ئىجتىمائىي تورلاردا تارقىلىپ يۈرگەن خىتايلار قازاقىستانغا بېسىپ كىرىدۇ ياكى بولمىسا خىتايلار ئىش ئورۇنلىرىنى ئىگىلەۋاتىدۇ دېگەنگە ئوخشاش ھەر خىل خەۋەرلەر ئاساسقا ئىگە ئەمەس. ئەگەر ئىككى تەرەپ مۇشۇنداق قارارغا كەلگەن بولسا، بىزنىڭ ئۇنى پەقەت قولاشتىن باشقا ئىشىمىز يوق. ئەمدى خىتايدىن قازاقىستانغا، قازاقىستاندىن خىتايغا خەلقنىڭ بىكاردىن بىكار ئېقىپ كىرىشى مۇمكىن ئەمەس. ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ كىرىش مەقسەتلىرى بولىدۇ ئەلۋەتتە. ئىككى تەرەپكە ئادەملەر خىزمەت بابى ياكى بولمىسا تۇغقان يوقلاش ۋە باشقا سەۋەبلەر بىلەن كىرىدۇ. بۇنىڭ ئۆز قائىدىلىرى قاراشتۇرۇلغان. سىياسەتشۇناس رىسبېك سەرسىنباي ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاي پۇقرالىرىغا يەر سېتىش مەسىلىسى ئوتتۇرىغا چىققاندىمۇ خەلقنىڭ قاتتىق قارشىلىق بىلدۈرۈپ، بۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا يول قويمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مەزكۇر ۋىزا مەسىلىسىنىڭ پەقەت قازاقىستانغىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرى ئۈچۈنمۇ خەۋپ تۇغدۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ۋەھالەنكى، قازاقىستاننىڭ ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ئىجتىمائىي تورلاردا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قازاقىستانغا ئېقىپ كىرىپ، بۇ ئەلدە ئولتۇراقلىشىپ قېلىۋاتقانلىقى، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ ئىش ئورۇنلىرىنى ئىگىلەۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر ھەم ۋىزىسىز تۈزۈمگە بولغان ئەندىشىلەرنىڭ ئاساسسىز ھەم ئورۇنسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە.